ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເຮັດຂໍ້ສະເໜີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຣັດເຊຍ ເພື່ອປ່ອຍໂຕຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດອາເມລິກາໄດ້ປະກາດວ່າ ລາວຈະຍົກເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາລົມກັບຣັດເຊຍ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໂອ້ລົມກັນເປັນເທື່ອທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ການລຸກລານຢູເຄຣນ Philippa Carisbrook ລາຍງານ ທ່ານ Antony Blinken ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກາ ນຕ່າງປະເທດອາເມລິກາ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຣັດເຊຍປົດປ່ອຍນັກກິລາບານບ້ວງ Brittney Griner ແລະ ຊາວອາເມລິກັນອີກຄົນໜຶ່ງ ທ່ານ Paul Whelan ມັນເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ລັດຖະບາ ນໄບເດັນໄດ້ກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນການທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ເພື່ອປະກັນການປົດປ່ອຍນາງ Griner ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນຂໍ້ຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ ໃນນະຄອນມົດສະກູໃນເດືອນກຸມພານີ້ This is something we are working every single day ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດທຸກໆມື້ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພວກເຮົາກໍເຮັດວຽກຢ່າງງຽບໆຢູ່ຂ້າງຫຼັງ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ ພຽງແຕ່ທ່ານບໍ່ເຫັນວ່ າພວກເຮົາເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງ ຫຼື ທ່ານບໍ່ໄດ້ໄດ້ຍິນວ່າພວກເຮົາເວົ້າເຖິງມັນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ນຳຄົນກັບບ້ານ ນຳເອົາ Brittney ກັບບ້ານ ນຳເອົາ Paul ກັບບ້ານ ນີ້ແ ມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ທ່ານ Blinken ກ່າວວ່າ ຂໍ້ສະເໜີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຕໍ່ຣັດເຊຍເມື່ອຫຼາຍອາທິດກ່ອນ ລາວໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມ ໂດຍກ່າວວ່າຕົ ນຈະກົດດັນໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຕອບໂຕ້ໃນການສົນທະນາທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນວັນຂ້າງໜ້າ ມັນຈະເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ທັງຄູ່ໄດ້ລົມກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ການຮັບຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັ ບການສະເໜີທີ່ຕາມທຳມະດາແລ້ວ US ຈະຫຼີກເວັ້ນຣັດເຊຍນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ລັດຖະບານໄບເດັນ ຈາກຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບພວກເຂົາກັບບ້ານ ທ່ານຈອ ນ ເຄີບີ ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດບາດກ້າວທີ່ພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນນັ້ນກັບຄືນມາ ຫຼາຍເດືອນກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄບເດັນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທີມງ ານຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຮັດທຸກວິທີທາງ ເພື່ອນຳເອົານາງ Brittney ກັບບ້ານຢ່າງປອດໄພໃຫ້ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄົນທີ່ນາງຮັກ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມທີມ ລັດຖະບານສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ທຳງານຢ່າງໜັກ ເພື່ ອຈະເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ ນາງ Griner ໄດ້ກ່າວໃນການພິຈາລະນາຄະດີທີ່ດຳເນີນຢູ່ນັ້ນວ່າ ນາງບໍ່ໄດ້ຖືກບອກສິດທິຂອງນາງໃນຂະນະທີ່ນາງຖືກຄວບຄຸມໂຕ ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດໃນສະໜາ ມບິນນານາຊາດມົດສະກູ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບ vape cartridges ທີ່ບັນຈຸນ້ຳມັນຊາຢູ່ໃນກະເປົາຂອງນາງ ເຈົ້າຂອງຫຼຽນທອງໂອລິມປິກສອງສະໄໝກ່າວວ່າ ນາງໄດ້ຖືກຂໍໃຫ້ເຊັນເອກະສານ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ Google Translate ເພື່ອ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ມີຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເປັນຜູ້ແປພາສາ ແຕ່ມັນມີຫຍັງຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ກວ່າການບອກຂ້ອຍວ່າ ຊື່ ແລະ ປ້າຍ ນາງບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເນື້ອໃນຂອງເຈ້ຍ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຂ້ອຍເຊັນຫ ຍັງ ລາວໄດ້ຍອມຮັບສາລະພາບຜິດໃນຂໍ້ຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ນາງປະຕິເສດວ່າ ນາງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລະເມີດກົດໝາຍຂອງຣັດເຊຍ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ນາງຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ vape cartridges ໄດ້ມາຢູ່ໃນຖົງຂອງນາງໄດ້ແ ນວໃດ ໂດຍລະບຸວ່າ ນາງເກັບເຄື່ອງນຸ່ງຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ມີຄວາມເມື່ອຍ ຫຼັງຈາກການຟື້ນຕົວຈາກໂຄວິດ-19 ຍ້ອນວ່າຂອງນັ້ນຢູ່ໃນຖົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍບັງເອີນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ຂ້າພະເ ຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລັກລອບ ຫຼື ວາງແຜນລັກລອບເອົາສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເຂົ້າໄປໃນຣັດເຊຍ ທີມທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນຂອງ Griner ໄດ້ຂໍໃຫ້ສານກວດສອບເອກະສານກ່ຽວກັບອາການຫຼັງໂຄວິດ ເຊິ່ງນັກວິທະຍາສ າດເຊື່ອວ່າ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການມີສະມາທິຂອງຜູ້ປ່ວຍ ທະນາຍຄວາມຂອງລາວ Ms. Maria Blagovolina ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນທາງການແພດ ຢືນຢັນວ່ານັກກິລາບານບ້ວງມີພະຍາດຊຳເຮື້ອ And we submitted the website ແລະ ເຮົາຍັງໄດ້ສົ່ງເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດທີ່ຜະລິດ cartridges ເຫຼົ່ານີ້ ມີການກ່າວຢ່າງຊັດເຈນໃ ນເວັບໄຊວ່າ cartridges ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທາງການແພດ ສຳລັບການນຳໃຊ້ທາງການແພດ ທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃນເວັບໄຊ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ US ທ່ານນາງ Elizabeth Rood ໄດ້ເຝົ້າເບິ່ງການດຳເນີນຄະດີນີ້ ຫຼັງຈາກນັ້ ນ ນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບສື່ມວນຊົນຢູ່ນອກສານ We were again able to sit next to Ms. Griner ພວກເຮົາສາມາດນັ່ງຢູ່ຂ້າງ Ms. Griner ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຕະຫຼອດການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະລົມກັບນາງອີກ ແລະ ນາງກໍຮູ້ສຶກດີ ນາງໄດ້ລົມກັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບປຶ້ມທີ່ນາງກຳລັງອ່ານຢູ່ ເພື່ອນຊາວອາເມລິກັນ ທ່ານ Paul Whelan ຖືກຕັ ດສິນຈຳຄຸກ 16 ປີໃນຣັດເຊຍ ໃນປີ 2020 ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສອດແນມ ບໍ່ເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ ຂໍ້ສະເໜີຂອງສະຫະລັດຈະພຽງພໍສຳລັບຣັດເຊຍ ຫຼື ບໍ່ CNN ກຳລັງລາຍງານວ່າ ຂໍ້ສະເໜີນັ້ນແມ່ນການແລກປ່ຽນຜູ້ຄ້າອາວຸດຊາ ວຣັດເຊຍ Viktor Bout ຄັ້ງໜຶ່ງ ລາວເຄີຍຖືກລະບຸວ່າເປັນພໍ່ຄ້າແຫ່ງຄວາມຕາຍ ລາວຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກຢູ່ໃນ US ເປັນເວລາ 25 ປີ ໃນປີ 2012 ໃນຂໍ້ຫາທີ່ລາວໄດ້ວາງແຜນຈະຂາຍອາວຸດຫຼາຍລ້ານໂດລາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ລັ ດຖະບານຣັດເຊຍໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຕໍ່ການປົດປ່ອຍຂອງລາວ